ດົນຕີບໍ່ເຄີຍມີພິດໄພ ດົນຕີຄືເພື່ອນໃຈໃນຄ່ຳຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບ ນີ້ຄືເວລາຂອງລາຍການລາຕີ CRI ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍທີ່ຄິດຮອດຄິດເຖິງທຸກທ່ານ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການລາຕີ CRI ຜູ້ດຳເນີນ ລາຍການໃນຄືນນີ້ແມ່ນວິໄລວັນ ໃນຕອນກາງຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບແບບນີ້ ວິໄລວັນໄດ້ກຽມເພງໂຣແມນຕິກຫຼາຍໆເພງ ເພື່ອນຳເອົາເວລາທີ່ສະບາຍໆຕອນໜຶ່ງມາໃຫ້ທ່ານ ໃນລາຍການຄືນນີ້ ກ່ອນອື່ນ ວິໄລວັ ນຈະເປີດເພງເປັນພາສາແອັດສະປາຍເພງໜຶ່ງສູ່ທ່ານຟັງ ເພງນີ້ເປັນເພງອຳມະຕະຂອງອາກຊັງຕິນ ຟັງແລ້ວຈະຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າຢ່າຟ້າວນອນຫຼັບເດີ ເພງນີ້ມີຊື່ແປເປັນພາສາລາວວ່າ ນົກ ກາງແກ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເມື່ອຄ່ຳຄືນມາເຖິງ ລາວມັກຮ້ອງໄຫ້ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ລາວບໍ່ກິນຫຍັງ ເມົາແລ້ວຈຶ່ງໄປ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງລາວ ທ້ອງຟ້າກໍສະເທືອນໃຈນຳ ລາວຮ້ອງຊື່ຂອງສາວນັ້ນ ຫຼາຍເທື່ອ ໃນຂະນະທີ່ລາວຈະຈາກໂລກນີ້ໄປ ຫຼັງຈາກລາວເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ມີນົກກາງແກທີ່ເສຍໃຈໂຕໜຶ່ງ ບິນໄປສູ່ເຮືອນນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ ແລະ ຮ້ອງເພງນີ້ແຕ່ເຊົ້າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່ານົກກາງແກໂຕນີ້ແ ມ່ນມີວິນຍານຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນມາສິງຢູ່ ລາວຍັງຄອງຄອຍ ແລະ ລໍຖ້າຜູ້ສາວຄົນນັ້ນຈະກັບຄືນມາ ແຕ່ວ່າ ນົກເອີຍ ຢ່າໄຫ້ ຫີນບໍ່ຫ່ອນຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກ ເຈົ້າກໍບໍ່ຄວນຮ້ອງໄຫ້ເພື່ອນາງຜູ້ນັ້ນອີກ

ດວງຈັນຄ່ອຍໆໂພກຂຶ້ນ ຄ່ຳຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບໄດ້ວຽນມາເຖິງ ເໝືອນກັບວ່າເວລາໄດ້ຢຸດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ແຕ່ຫົວໃຈພັດແລ່ນໄປຫາອະດີດ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຄິດເຖິງ ຄວາມຄິດຮອດອອກມາປົກຫົ່ມທັງຕົວ ແລະ ຫົ ວໃຈ ຈົ່ງປ່ອຍຄວາມເປັນຕົວເອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານ ໄປຕາມສຽງເພງທີ່ອ່ອນໂຍນ ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດ

ສອງສຽງເພງທີ່ຊຶ້ງໃຈຜ່ານໄປ ຫວັງວ່າໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດໂຣແມນຕິກບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ໃຫ້ຄ່ຳຄືນທີ່ສວຍງາມຄືແນວນີ້ ຕໍ່ໄປນີ້ ວິລະວັນຈະແນະນຳນັກຮ້ອງຜູ້ຍິງຈີນທີ່ມີສັນຊາດຝຣັ່ງຄົນໜຶ່ງໃຫ້ທ່ານ ນັ້ນກໍຄື ທາ ງໜີ ເພິ່ນອາຍຸສູງແລ້ວ ແຕ່ວ່າສຽງຍັງມ່ວນຫຼາຍ ໃນວົງການເພງຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້ຮັບຄຳຍ້ອງຍໍວ່າ ສຽງມະຫາສະເໜ່ ເພາະວ່າເມື່ອຟັງເພງທີ່ເພິ່ນຮ້ອງແລ້ວກໍຈະມັກໂລດ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ມັກເລື່ອງການໂຄສະ ນາ ສະນັ້ນ ຢູ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງຈີນຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນຂ່າວເພິ່ນຫຼາຍປານໃດ ຕໍ່ໄປນີ້ວິລະວັນກໍຈະເປີດເພງທີ່ຮ້ອງໂດຍນັກຮ້ອງທ່ານນີ້ສູ່ທ່ານຟັງ ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອເພງ ແຕ່ວ່າເຊື່ ອວ່າທ່ານຈະສຳຜັດກັບສະເໜ່ຂອງສຽງເພງຂອງທ່ານໄດ້ຄືກັນ ຕໍ່ໄປນີ້ຊິຟັງເພງ ຊາງເກີຫຼີລາ ຊາງກຣີລາ ທີ່ຮ້ອງໂດຍທາງໜີ

ເວລາຜ່ານໄປເໝືອນດັ່ງສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼໄປບໍ່ໄຫຼກັບ ພວກເຮົາໄປຮຽນໄປເຮັດວຽກ ຊີວິດໝູນວຽນປ່ຽນໄປ ມື້ແລ້ວມື້ອີກ ປີແລ້ວປີເລົ່າ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກໍຈະຖືກລືມໄປຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເໝືອນດັ່ງເມັດຊາຍນ້ອ ຍໆ ທີ່ຖືກຊຸທາງໄປຕາມສາຍນ້ຳແຫ່ງການເວລາຈົນລືມສິ້ນ ແຕ່ວ່າໃນໃຈຂອງທຸກຄົນ ຍັງມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງ ທີ່ຖືກຝັງເລິກຢູ່ໃນຂົ້ວຫົວໃຈຈົນລືມບໍ່ໄດ້ ໃນວັນໜຶ່ງຂ້າງໜ້າ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະປາກົດໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ດີງາມທີ່ສຸດຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາພົບໃນຊີວິດນີ້

ເພງທີ່ຫາກໍຈົບໄປໃນເມື່ອກີ້ແມ່ນເພງ ຫຼານຫຼານເຕີເຢ້ ຫຼານຫຼານເຕີເມິ້ງ ຄ່ຳຄືນສີຟ້າ ຄວາມຝັນສີຟ້າ ເພງແຈັສທີ່ຮ້ອງຄ່ອຍໆ ຊ້າໆ ບວກກັບສຽງເປຍໂນທີ່ມ່ວນໆ ຟັງແລ້ວເຮັດໃຫ້ອາລົມດີຂຶ້ນນຳ ເພງທີ່ວິລ ະວັນເປີດໃຫ້ຟັງໃນຄືນນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພງລັກສະນະແບບນີ້ລະ ທ້າຍສັບປະດາອາທິດແລ້ວນີ້ ວິລະວັນນັດກັບໝູ່ຫຼາຍຄົນຢູ່ຮ້ານກາເຟແຫ່ງໜຶ່ງ ວິລະວັນໄປຮອດພຸ້ນກ່ອນເວລານັດກັນສອງຊົ່ວໂມງ ກໍເລີຍອ່ ານປຶ້ມຢູ່ຜູ້ດຽວ ຮ້ານກາເຟແຫ່ງນັ້ນປະດັບປະດາໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າອົບອຸ່ນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈວິລະວັນກວ່າໝູ່ ພັດແມ່ນສຽງເພງທີ່ເຂົາເຈົ້າເປີດ ຄ່ອຍໆ ຊ້າໆ ບໍ່ລົບກວນແນວຄິດຂອງລູກຄ້າ ແລະ ກໍພາໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າຢູ່ໃນຮ້ານເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດສະບາຍໆ ເໝືອນດັ່ງວ່າຖືກສຽງເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນໂອບກອດ ສ່ວນເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ພາໃຫ້ອຸກອັ່ງໃຈມາແຕ່ດົນແລ້ວນັ້ນ ກໍຈະຖືກລືມໄປໝົດ ຄວາມຮູ້ສຶກແບບນັ້ ນຈັ່ງແມ່ນດີຫຼາຍ ເວລານັ້ນ ວິລະວັນເລີຍຄິດວ່າ ລາຍການລາຕີ CRI ກໍຄວນເຮັດໃຫ້ຄືເໝືອນດັ່ງຮ້ານກາເຟທາງອາກາດ ສຽງເພງທີ່ເຮົາເປີດໃຫ້ຟັງນັ້ນ ຄວນສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານລືມຄວາມອຸກອັ່ງໃຈໄດ້ ປ່ອ ຍແຮງກົດດັນໄປໄດ້ໝົດ ທ່ານເປີດຟັງລາຍການພວກເຮົາຈະສາມາດສຳຜັດກັບບັນຍາກາດທີ່ສະບາຍ ອ່ານປຶ້ມກໍໄດ້ ລົມກັນກັບໝູ່ກໍໄດ້ ຫຼືວ່າແຕ່ງບົດແຕ່ງຫຍັງກໍໄດ້ ຖ້າວ່າສາມາດນຳເອົາແຮງບັນດານໃຈໃ ຫ້ແກ່ທ່ານກໍແຮ່ງດີ ສະນັ້ນແລະ ແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ວິລະວັນຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການເລືອກເພງ ເພາະວ່າສຽງເພງແມ່ນຕົວລະຄອນທີ່ສຳຄັນກວ່າໝູ່ຂອງລາຍການລາຕີ CRI ແມ່ນບໍ່ ເອົາ ມາຟັງເພງ ອີກຊຸດໜຶ່ງຕໍ່ເນາະ ຕໍ່ໄປນີ້ຊິຟັງເພງ ເກີຈືເກີຈື ນົກກາງແກ ໂດຍຕ່າງກັບເພງທຳອິດທີ່ວິລະວັນເປີດໃຫ້ຟັງຜ່ານໄປ ເພງນົກກາງແກ ເພງນີ້ຈະມີຈັງຫວະທີ່ມ່ວນຊື່ນຫຼາຍກວ່າ ຫວັງວ່າທ່ານຄົງຈະມັກ ຫຼັງຈາກ ນັ້ນຈະໃຫ້ຟັງເພງ ສ້ຽວຮວ້າ ເວົ້າຢອກ

ຄ່ຳຄືນ ທ້ອງຟ້າເປັນສີຂີ້ເທົ່າ ຄ່ຳຄືນແມ່ນເງົາຂອງຄົນໂດດດ່ຽວ ເມື່ອໃດທີ່ຄ່ຳຄືນມາເຖິງ ແສງໄຟທີ່ຮຸ່ງຂຶ້ນ ກໍປຽບເໝືອນສັນຍານແຫ່ງຄວາມງ່ວມເຫງົາທີ່ຄອຍສາຍລົມມາປັດເປົ່າ ໃນຄ່ຳຄືນທີ່ງຽບສະຫງົ ບແບບນີ້ ຈົ່ງປ່ອຍອາລົມຂອງທ່ານໄປຕາມສຽງເພງທີ່ອ່ອນໂຍນ ແລະ ຫວານຊຶ້ງ ໃນລາຍການລາຕີ CRI

ດວງຈັນຄ່ອຍໆໂພກຂຶ້ນ ຄ່ຳຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບໄດ້ວຽນມາເຖິງ ເໝືອນກັບວ່າເວລາໄດ້ຢຸດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ແຕ່ຫົວໃຈພັດແລ່ນໄປຫາອະດີດ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຄຶດເຖິງ ຄວາມຄຶດຮອດອອກມາປົກຫົ່ມທັງຕົວ ແລະ ຫົ ວໃຈ ຈົ່ງປ່ອຍຄວາມເປັນຕົວເອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານ ໄປຕາມສຽງເພງທີ່ອ່ອນໂຍນ ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດ ລາຕີ CRI ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ທີ່ທ່ານກຳລັງໃຫ້ກຽດຕິດຕາມຮັບຟັງຢູ່ນີ້ແມ່ນລາຍການລາຕີ CRI ຂອງ ວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ FM 93 ເມກາເຮີດ ຜູ້ຈັດທຳລາຍການໃນຄືນນີ້ແມ່ນວິລະວັນ ເພື່ອນເກົ່າຂອງທ່ານ ວິລາວັນເປັນຄົນທີ່ມັກຟັງດົນຕີ ມັກອ່ານປຶ້ມ ເບິ່ງຮູບເງົາ ສະນັ້ນ ວິລາວັນມັກວຽກນີ້ຫຼາຍ ເພາະວ່ າໃນຖານະເປັນຜູ້ເຮັດລາຍການບັນເທີງ ຖ້າວ່າຢາກເຮັດລາຍການໃຫ້ດີ ຕ້ອງອັບເດດສະໝອງເລື້ອຍໆ ຕ້ອງອ່ານປຶ້ມໃຫ້ຫຼາຍໆ ຟັງເພງຫຼາຍໆ ອ່ານຂ່າວຫຼາຍໆ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງຕົວເອງເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ ອໃນອຸດົມສົມບູນແລ້ວ ຈຶ່ງຈະມີສິ່ງທີ່ມີຄ່າແບ່ງປັນກັບທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ ເພື່ອເຂົ້າກັບບັນຍາກາດໃນລາຍການຄືນນີ້ ຕໍ່ໄປວິລາວັນຢາກແບ່ງປັນບົດກະວີ 2 ບົດກັບທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດໜຶ່ງຊື່ວ່າ ມື້ຝົນຕົກ ອີກບົດໜຶ່ງຊື່ວ່າ ບໍ່ມີ ຄວາມຢ້ານກົວ ແຕ່ວ່າສອງບົດນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ ເພາະວ່າວິລາວັນອ່ານແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າປະທັບໃຈຫຼາຍ ສະນັ້ນເລີຍເອົາມາອ່ານໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຟັງນຳກັນ ຫວັງວ່າທ່ານກໍຄົງຈະມັກຄືກັນເນາະ ມື້ຝົນຕົກ ຂ້ອຍມາເພາະຂ້ອຍຢາກເຫັນໜ້າເຈົ້າ ຂ້ອຍໄປເພາະຂ້ອຍໄດ້ເຫັນໜ້າເຈົ້າແລ້ວ ຂ້ອຍໄຫ້ເພາະຂ້ອຍຄິດຮອດເຈົ້າ ຂ້ອຍໄຫ້ອີກເພາະຂ້ອຍຮູ້ວ່າເຈົ້າກໍຄິດຫາຂ້ອຍຄືກັນ ເປັນຫຍັງໄປມາກໍມີນ້ຳຕາ ເພາະຄວາມຮັກນັ້ນ ນັ້ນມື້ຝົນຕົກ ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ນັກກະວີເວົ້າວ່າ ຝົນຕົກລົງມາແລ້ວ ຂ້ອຍຈະຖ້າເຈົ້າຢູ່ທ່າມກາງສາຍຝົນ ໄຟໄໝ້ແລ້ວ ຂ້ອຍຈະຖ້າເຈົ້າຢູ່ກອງຂີ້ເຖົ່າ ຂ້ອຍຢາກເວົ້ານຳເຈົ້າວ່າ ຂ້ອຍຈະຄ ອຍຖ້າເຈົ້າ ຖ້າເຈົ້າຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍຂອງໂລກນີ້ ຂ້ອຍຖ້າເຈົ້າຢູ່ທ່າມກາງຫີນດາວຕົກທີ່ຕົກລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າ ຂ້ອຍຖ້າເຈົ້າ ຈົນຮອດສະຕະວັດໜ້າ ຖ້າແມ່ນແຕ່ວິນຍານຍັງຄົງຢູ່ ພວກເຮົາກໍຈະອ້ອມກອດ ບິນຄູ່ກັນໄປໃນທຸກເວລາ ທັງຄວາມສຸກແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນ ທັງຄວາມມືດແລະຄວາມງ່ວມເຫງົາ

ເວລາຜ່ານໄປເໝືອນດັ່ງສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼໄປບໍ່ໄຫຼກັບ ພວກເຮົາໄປຮຽນ ໄປເຮັດວຽກ ຊີວິດໝູນວຽນປ່ຽນໄປ ມື້ແລ້ວມື້ອີກ ປີແລ້ວປີເລົ່າ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກໍຈະຖືກລືມໄປຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເໝືອນດັ່ງເມັດຊາຍນ້ອ ຍໆ ທີ່ຖືກຊຸກທັ່ງໄປຕາມສາຍນ້ຳແຫ່ງການເວລາຈົນລືມສິ້ນ ແຕ່ວ່າໃນໃຈຂອງທຸກຄົນ ຍັງມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງ ທີ່ຖືກຝັງເລິກຢູ່ໃນຂົ້ວຫົວໃຈຈົນລືມບໍ່ໄດ້ ໃນວັນໜຶ່ງຂ້າງໜ້າ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະປາກົດໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ດີງາມທີ່ສຸດຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາພົບໃນຊີວິດນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ທີ່ທ່ານກຳລັງໃຫ້ກຽດຕິດຕາມຮັບຟັງຢູ່ນີ້ ເປັນລາຍການລາຕີ CRI ຂອງວິທະ ຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ FM 93 ເມກາເຮີດ ຕໍ່ໄປນີ້ວິໄລວັນຈະເປີດເພງໜຶ່ງທີ່ທັງດັງ ທັງມ່ວນສູ່ທ່ານຟັງ ເພງນີ້ເປັນເພງຝຣັ່ງ ເນື້ອເພງແມ່ນແປງຈາກນະວະນິຍາຍຝຣັ່ງເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຊື່ວ່າ ຄວາມອາດເປັນໄປ ໄດ້ຂອງເກາະດອນໜຶ່ງ ຊື່ແປກໆເນາະ ນະວະນິຍາຍເລື່ອງນີ້ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດລາງວັນວັນນະຄະດີ Goncourt ຂອງຝຣັ່ງ ສ່ວນນັກຮ້ອງທີ່ຮ້ອງເພງນີ້ກໍມີຊື່ສຽງຫຼາຍຄືກັນ ນັ້ນກໍຄືນາງ Carla Bruni ພັນລະຍາຂອງທ່າ ນ Nicolas Sarkozy ອະດີດປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ນາງ Carla Bruni ເຄີຍເປັນນາງແບບ ນັກຮ້ອງ ຫຼິ້ນກີຕາເກັ່ງ ແຕ່ງເພງກໍໄດ້ ຮ້ອງເພງກໍມ່ວນ ສະນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງມີແຟນເພງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງວິໄລວັນກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນຫັ້ນ ເອົາ ຕໍ່ໄປວິໄລວັນກໍຈະເປີດເພງນີ້ໃຫ້ຟັງວ່າມັນຄືແນວໃດ

ຢ່າລືມ ເບີມືຖືວິໄລວັນແມ່ນ 0086-138-1190-3582 0086-138-1190-3582 ທີ່ຢູ່ອີເມວວິໄລວັນແມ່ນ ວິໄລວັນ at 163.com v i l a y v a n at 163.com ຊື່ WeChat

ຢ່າລືມ ສົ່ງສຽງມາຫາວິໄລວັນ ແລະ ວິໄລວັນຈະເປັນຜູ້ຟັງທີ່ຊື່ສັດຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍລາຍການຄືນນີ້ ວິໄລວັນຢາກມອບເພງໜຶ່ງໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກທ່ານ ທີ່ຍັງຟັງລາຍການລາຕີ CRI ຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ເພງນີ້ຊື່ວ່າ You Belong To Me ເອົາ ຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ຟັງທຸກທ່ານກໍຈະນອນຫຼັບຝັນດີໃນຄືນນີ້ ແລະ ຢ່າລືມ ມີຫຍັງກໍສົ່ງສຽງມາລົມກັນກັບວິໄລວັນແດ່ເດີ